دۇنيا ۋەزىيىتى ۋە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلاردىن سىلەرنى خەۋەردار قىلىمىز ئاندىن ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز بۇ سەھىپىمىزدە تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر ئانالىزى سۆھبەت ۋە مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ مۆھتەرەم رادىئو ئاڭلىغۇچىلار بۈگۈنكى ئاڭلىتىشىمىزنىڭ كۈن تەرتىپى بويىچە ئالدى بىلەن مۇخبىرىمىز ئەركىن تەييارلىغان كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەر دىققىتىڭلاردا بولسۇن

بۇ كۆرۈشۈش ئۇكرائىنا ئۇرۇشى ۋە ئىسرائىلىيە خاماس توقۇنۇشى خەلقئارا مۇناسىۋەتلەرنى تېخىمۇ كەسكىنلەشتۈرۈۋاتقان بىر پەيتتە ئىككى تەرەپنىڭ ئۈزلۈكسىز جىددىيلىشىۋاتقان مۇناسىۋەتلىرىنى كونترول قىلىش ھەم مۇقىملاشتۇرۇش يولىدا ئېلىپ بېرىلغان بىر قاتار يۇقىرى دەرىجىلىك جىددىي ئۇچرىشىشلارنىڭ بىرىدۇر ئامېرىكا خىتاي ئارىسىدىكى ئىختىلاپ ۋە باشقا خەلقئارالىق مەسىلىلەرنى سۆزلىشىش ئۈچۈن يىگىرمە ئالتىنچى ئۆكتەبىر كۈنى ۋاشىنگتونغا يېتىپ كەلگەن ۋاڭ يى پىرېزىدېنت بايدىننىڭ قوبۇل قىلىشىغا ئېرىشىشتىن بۇرۇن پەيشەنبە ۋە جۈمە كۈنلىرى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېن بىلەن سۆزلەشكەن ئىدى ئاقساراينىڭ بىلدۈرۈشىچە كۆرۈشۈشتە پىرېزىدېنت بايدىن ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋىتىدىكى رىقابەتنى مەسئۇلىيەتچانلىق بىلەن باشقۇرۇش ۋە ئوچۇق ئالاقە لىنىيەسىنى ساقلاش ئامېرىكا بىلەن خىتاينىڭ بىرلىكتە تىرىشىپ يەر شارى خاراكتېرلىك خىرىسقا تاقابىل تۇرۇش كېرەكلىكىنى ئېيتقان پىرېزىدېنت بايدىننىڭ ۋاڭ يىنى قوبۇل قىلىشى پەرەز قىلىنغان بولسىمۇ لېكىن بۇنىڭ يەنىلا بلىنكېن بىلەن ۋاڭ يى ئوتتۇرىسىدىكى سۆھبەتنىڭ تەرەققىياتىغا باغلىق ئىكەنلىكى مۆلچەرلەنگەن ئىدى ئىسرائىلىيە خاماس توقۇنۇشى ئۇكرائىنا ئۇرۇشى تەيۋەن مەسىلىسى فەنتانىل جەنۇبىي دېڭىزدىكى پاراخوت سوقۇلۇپ كېتىش ۋەقەسى قاتارلىقلار سۆھبەت تېمىسىدىكى مۇھىم تېمىلار بولسىمۇ لېكىن خىتاي ئىستراتېگىيەلىك رىقابەت پەۋقۇلئاددە كومىتېتىنىڭ رەئىسى مايك گالاگېر بايدېن ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي بىلەن ئالاقە قىلىشتا مەيلى شىنجاڭدا داۋاملىشىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق بولسۇن ئىقتىسادىي زوراۋانلىق ياكى خوڭكوڭلۇقلارنى باستۇرۇش مەسىلىسى بولسۇن كىشىلىك ھوقۇقنى مۇھىم ئورۇنغا قويۇشى لازىملىقىنى ھەم ۋاڭ يى بىلەن بولغان سۆھبەتتە بۇنى ئوتتۇرىغا قويۇشىنى تەلەپ قىلغان گالاگېر يىگىرمە ئالتىنچى ئۆكتەبىر ئۇيغۇرلارنىڭ دۆلەت مەجلىسى ئالدىدا ئۆتكۈزۈلگەن يىغىلىشىغا قاتنىشىپ سۆز قىلغاندىمۇ بۇ نۇقتىنى ئالاھىدە تەكىتلىگەن ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلىدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلغىچە خىتاي باش مىنىستىرلىق ۋەزىپىسىنى ئۆتىگەن ۋە ۋەزىپە ئۆتىگەن يىللىرىدا خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ تەرىپىدىن چەتكە قېقىلغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن سابىق خىتاي باش مىنىستىرى لى كېچياڭ يىگىرمە يەتتىنچى ئۆكتەبىر تۇيۇقسىز ئۆلگەن خىتاي ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە ئاتمىش سەككىز ياشلىق لى كېچياڭ يىگىرمە يەتتىنچى ئۆكتەبىر كېچىسى بارلىق قۇتقۇزۇش تىرىشچانلىقلىرىغا قارىماي ھاياتىدىن ئايرىلغان شىنخۇا ئاگېنتلىقى لى كېچياڭنىڭ يۈرەك كېسىلى قوزغىلىپ ئۆلگەنلىكىنى بىلدۈرمەكتە لى كېچياڭ ئىلگىرى خىتاينىڭ ئالىي رەھبەرلىك ئورنىغا چىقىدۇ دەپ قارىلىپ كەلگەن بولسىمۇ لېكىن بۇ ئورۇننى خىتاينىڭ ھازىرقى رەھبىرى شى جىنپىڭ ئىگىلىگەنىدى لى كېچياڭ باش مىنىستىرلىق ۋەزىپىسىنى ئۆتىگەن يىللاردا ئۇ ئاساسەن خىتاي ئىقتىسادىنى باشقۇرۇشقا مەسئۇل بولغان لى كېچياڭ خىتاي كومپارتىيىسى ئىچىدە نىسبەتەن لىبېرال ئىدىيەدىكى شەخس دەپ قارالسىمۇ لېكىن ئۇ ۋەزىپە ئۆتىگەن يىللىرىنىڭ كۆپ ۋاقىتلىرىدا شى جىنپىڭ تەرىپىدىن يەكلەنگەن ۋە چەتكە قېقىلغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن ئىدى ئۇ ئەينى ۋاقىتتا خىتاي ھاكىمىيەت مەركىزىنىڭ يادروسىدىكى شى جىنپىڭغا سادىق شەخسلەر توپىغا مەنسۇپ بولمىغان بىردىن بىر ئەمەلدار بولۇپ قالغان ئىدى خىتاي كومپارتىيىسى لى كېچياڭنىڭ يۈرەك كېسىلى قوزغىلىپ ئۆلگەنلىكىنى ئۇنى خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ مۇنەۋۋەر ئەزاسى ئۇزۇن سىناقلاردىن ئۆتكەن سادىق كوممۇنىزم جەڭچىسى پارتىيە ۋە دۆلەتنىڭ ئاتاقلىق رەھبىرى دەپ باھالىغان بولسىمۇ لېكىن ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىلىرىدا ئۇنىڭ ئۆلۈمى قاتتىق غۇلغۇلا قوزغاپ ئۇنىڭ ئۆلۈم سەۋەبىگە قارىتا ھەر خىل گۇمان ۋە تالاش تارتىشلار ئوتتۇرىغا قويۇلماقتا لى كېچياڭ يەنە خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان سىياسىتىدە ھەل قىلغۇچ ئۆزگىرىش بولۇپ بىر قانچە مىليون ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي خەلقلەر لاگېر تۈرمىلەرگە قامالغان مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنغان ئۇيغۇر ئاياللىرى مەجبۇرىي تۇغماس قىلىنىپ ئۇيغۇرلارنىڭ تۇغۇلۇشى شىددەتلىك تۆۋەنلەپ كەتكەن خىتاينىڭ بۇ قىلمىشى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە بەزى غەرب پارلامېنتلىرى تەرىپىدىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ بېكىتىلگەن بىر ۋاقىتتا ۋەزىپە ئۆتىگەن ئىدى بى بى سىنىڭ خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە لى كېچياڭنىڭ ئۆلۈمى كومپارتىيە رەھبەرلىك قاتلىمىدىكى بىر مۆتىدىل ئاۋازنىڭ يوقالغانلىقىنى كۆرسىتىدىكەن ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ قوش رەئىسلىرىدىن ئاۋام پالاتا ئەزاسى كرىستوفېر سىمىس بىلەن كېڭەش پالاتا ئەزاسى جېف مېركلى بايدېن ھۆكۈمىتىنى خىتاينىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق شەندۇڭ ۋە لياۋنىڭ ئۆلكىلىرىدىن ئىمپورت قىلىنغان دېڭىز مەھسۇلاتلىرىنى چەكلەشنى تەلەپ قىلغان جۇمھۇرىيەتچى ۋە دېموكراتلار پارتىيەسىدىن بولغان بۇ ئىككى پالاتا ئەزاسى يىگىرمە تۆتىنچى ئۆكتەبىر كۈنى ئامېرىكا ئانا ۋەتەن بىخەتەرلىك مىنىستىرلىقىنىڭ مىنىستىرى ئالېھاندرو مايوركاسقا خەت يېزىپ خىتاينىڭ شەندۇڭ لياۋنىڭ ئۆلكىلىرىدىن كەلگەن دېڭىز مەھسۇلاتلىرىنى تاموژنىدا تۇتۇپ قېلىشنى خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىن يۆتكەپ كېلىنگەن ئىشچىلارنى ئىشلەتكەن شىركەتلىرىنى قارا تىزىملىككە ئېلىشنى شىمالىي كورېيىلىك ئىشچىلارنى ئىشلەتكەن خىتاي شىركەتلىرىنىڭ مەھسۇلاتلىرىنى ئىمپورت قىلىشنىمۇ دەرھال توختىتىشنى تەلەپ قىلغان كرىستوفېر سىمىس بىلەن جېف مېركلى خىتاي ئىشلىرى كومىتېتىنىڭ بۇ ھەپتە ئۆتكۈزۈلگەن گۇۋاھلىق يىغىنىدا ئامېرىكا ئانا ۋەتەن بىخەتەرلىكى مىنىستىرلىقىغا خەت يېزىپ خىتاي دېڭىز مەھسۇلاتلىرى شىركەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك كۈچلىرىنى ئىشلەتكەنلىكىنى تەكشۈرۈشنى تەلەپ قىلىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان يېقىندا ئامېرىكىدىكى قانۇنسىز ئوكيان لايىھەسى تەشكىلاتى دوكلات ئېلان قىلىپ، خىتاينىڭ شەندۇڭ قاتارلىق جايلىرىدىكى ئاز دېگەندە ئون دېڭىز مەھسۇلاتلىرى شىركىتىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك كۈچلىرىنى يۆتكەپ ئىشلەتكەنلىكىگە ئائىت دەلىللىرىنى ئاشكارىلىغان. مەكتۇپتا ئانا ۋەتەن بىخەتەرلىكى مىنىستىرلىقىنى خىتاي دېڭىز مەھسۇلاتلىرى ئىشلەپچىقىرىشىدا مەجبۇرىي ئەمگەك ۋە كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنىڭ مەۋجۇتلۇقىغا دائىر دوكلاتلارغا دەرھال ئىنكاس قايتۇرۇشۇڭلارنى، ئامېرىكا دېڭىز مەھسۇلاتلىرى تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەكتىن خالىي بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن دەرھال ھەرىكەت قوللىنىشقا چاقىرىمىز دېيىلگەن مەلۇم بولۇشىچە ئوخشاش بىر ۋاقىتتا يەنە ئامېرىكا ئاۋام پالاتا ئەزاسى جېننىفېر ۋېكىستونمۇ ئامېرىكا ئانا ۋەتەن بىخەتەرلىكى مىنىستىرلىقىغا خەت يېزىپ خىتاينىڭ شىيەن تېز مودا كىيىم شىركىتىنى تەكشۈرۈشنى ئەگەر بۇ شىركەت ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىغا خىلاپلىق قىلغان بولسا ئۇنىڭ مەھسۇلاتلىرىنى چەكلەشنى تەلەپ قىلغان لاكستون شيىنىڭ شىنجاڭ پاختىسى ئىشلىتىدىغانلىقىنى ئالاھىدە تەكىتلىگەن.
خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىدە نېفىت، تەبىئىي گاز، ئېلېكتر ئېنېرگىيە ۋە يېڭى ماتېرىياللار قۇرۇلۇش تۈرلىرىنى داۋاملىق كېڭەيتىپلا قالماي، يېڭى ئېنېرگىيە قۇرۇلۇش تۈرلىرىنىمۇ داۋاملىق كېڭەيتىۋاتقانلىقى مەلۇم بولماقتا. خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ ئاشكارىلىشىچە، خىتاينىڭ دۆلەت ئېنېرگىيە مەبلەغ سېلىش گۇرۇھى چەكلىك شىركىتىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا مەبلەغ سالغان ئىككى يېڭى ئېنېرگىيە قۇرۇلۇش تۈرى يىگىرمە تۆتىنچى ئۆكتەبىر كۈنى بىرلا ۋاقىتتا ئىش باشلىغان. بۇ قۇرۇلۇشلارنىڭ بىرى ئۈرۈمچىدىكى ئالتە يۈز مىڭ كىلوۋاتلىق قۇياش ئېنېرگىيە يورۇقلۇق باتارېيىسى قۇرۇلۇش تۈرىنى ۋە قۇمۇلدىكى بىر مىليون كىلوۋاتلىق قۇياش ئېنېرگىيە يورۇقلۇق باتارېيىسى قۇرۇلۇش تۈرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى خىتاينىڭ ئۇيغۇر سىياسىتىدە ھەل قىلغۇچ ئۆزگىرىش يۈز بېرىپ مىليونلىغان ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي مىللەتلەر لاگېر ۋە تۈرمىلەرگە قامىلىش شۇنىڭدەك مەجبۇرىي ئەمگەككە يوللىنىشقا باشلىغان شۇنداقلا ئۇيغۇر رايونى ئومۇميۈزلۈك خىتايلاشتۇرۇلۇش بىلەن بىر ۋاقىتتا مەزكۇر رايون يەنە خىتاينىڭ ئېنېرگىيە بازىسىغا ئايلاندۇرۇلۇشقا باشلىغانىدى شىنجاڭ گېزىتىنىڭ يىگىرمە يەتتىنچى ئۆكتەبىر بەرگەن خەۋىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە ئۈرۈمچىدىكى ئالتە يۈز مىڭ كىلوۋاتلىق قۇياش ئېنېرگىيە نۇر ۋولت قۇرۇلۇش تۈرى ئۈرۈمچى مىدوڭ رايونىنىڭ شىمالىغا جايلاشقان بولۇپ بۇ جاي قۇربان توڭغۇت چۆللۈكىنىڭ جەنۇبىي گىرۋىكىگە توغرا كېلىدىكەن قۇمۇلدىكى بىر مىليون كىلوۋاتلىق قۇياش ئېنېرگىيە يورۇقلۇق باتارېيىسى قۇرۇلۇشىنىڭ ئۈرۈمچى مىدوڭ رايونىدىكى قۇرۇلۇش بىلەن قوشنا ئىكەنلىكى بىلدۈرۈلمەكتە دائىرىلەر ئۈرۈمچى مىدوڭ رايونىدىكى يېڭى ئېنېرگىيە قۇرۇلۇشىغا يەتتە مىليارد تۆت يۈز مىليون يۈەن مەبلەغ سېلىنغانلىقى بىر يۈز بەش مىڭ مو كۆلەمدىكى بۇ قۇرۇلۇشنىڭ يىلىغا ئىككى مىليارد سەككىز يۈز ئەللىك مىليون كىلوۋات توك چىقىرىدىغانلىقىنى ئېيتقان دائىرىلەرنىڭ قەيت قىلىشىچە قۇمۇلدىكى بىر مىليون كىلوۋاتلىق قۇياش ئېنېرگىيە يورۇقلۇق باتارېيىسى قۇرۇلۇشى يىلىغا ئىككى يېرىم مىليارد كىلوۋات توك چىقىرىدىغان بولۇپ بۇ لىنىيە غەربنىڭ توكىنى شەرققە يۆتكەش توك يولىنىڭ بىر قىسمى بولغان قۇمۇل جېڭجۇ سەككىز يۈز كىلوۋاتلىق يۇقىرى بېسىملىق توك يەتكۈزۈش لىنىيىسىگە ئۇلىنىدىكەن

يەنى خىتايدىكى تەقىب نازارەت ئىقتىسادنىڭ چېكىنىشى دېموكراتىيە ۋە پىكىر ئەركىنلىكىنىڭ چەكلىنىشى كىشىلىك ھوقۇقنىڭ دەپسەندە قىلىنىشى خىتاي پۇقرالاردىكى ئۈمىدسىزلىك ۋە چۈشكۈنلۈكلەر ئەتراپلىق بايان قىلىنغان بولۇپ بۇنىڭ سەۋەبى كوممۇنىست خىتاينىڭ ئۆزگەرمەس ماھىيىتىگە ماۋزېدۇڭنىڭ يولىنى تۇتقان شى جىنپىڭنىڭ مۇستەبىت سىياسىتىگە باغلاپ چۈشەندۈرۈلگەن شۇنداقلا خىتايدىكى زىددىيەتلەر خىتاي ئىقتىسادىنىڭ چۆكۈشىدىنمۇ ئېغىر بالايىئاپەت ئېلىپ كېلىدۇ دەپ كۆرسىتىلگەن

بۇ ماقالىنىڭ ئاپتورى ئېۋان ئوسنوس ئىككى مىڭ بەشىنچى يىلىدىن ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلىغىچە خىتايدا مۇخبىر بولۇپ ئىشلىگەن يازغۇچى بولۇپ خىتايدىكى كەچمىشلىرى ۋە كۆزىتىشلىرىگە ئاساسەن خىتاينىڭ نۇرغۇن ئىچكى مەسىلىلىرى ۋە يوشۇرۇن ئاپەتلىرىگە نەزەر ئاغدۇرغان ئۇلارغا توغرا دىئاگنوز قويغان خىتاينىڭ ئىچكى قىسمىدىكى زىددىيەتلەرنى كوممۇنىست خىتاينىڭ ئۆزگەرمەس ماھىيىتىگە ماۋزېدۇڭنىڭ يولىنى تۇتقان شى جىنپىڭنىڭ بۈيۈك خىتاي دۆلىتى قۇرۇش چۈشىگە باغلاپ چۈشەندۈرگەن بولۇپ بۇ يۈزلىنىشلەر خىتايغا خىتاي ئىقتىسادىنىڭ چۆكۈشىدىنمۇ ئېغىر بالايىئاپەت ئېلىپ كېلىدۇ دەپ كۆرسەتكەن شى جىنپىڭ ھۆكۈمرانلىقىدىكى خىتايغا باھا بېرىپ مۇستەبىتلىك بىلەن بايلىق بىرلەشسە نېمە بولىدۇ بۈگۈنكى خىتاي بولىدۇ ھازىرقى شى جىنپىڭ پۇلدار ماۋزېدۇڭغىلا ئوخشايدۇ يەنە بىر جەھەتتىن بۈگۈنكى خىتاي تەرەققىي قىلغان شىمالىي كورىيەگە ئوخشايدۇ دېگەن نۇقتىنى ئىلگىرى سۈرگەن ئامېرىكىدىكى سىياسىي ئانالىزچى گوردون چاڭ ئەپەندى بۇ ماقالىدىكى بايانلارغا ئاساسەن كوممۇنىست خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ تارىخىي ئۆزگىرىشىنى تەھلىل قىلىپ مۇنداق دېدى China prospered when the Chinese people in the late nineteen seventies يىگىرمىنچى ئەسىرنىڭ يەتمىشىنچى يىللىرىنىڭ ئاخىرىدا خىتاي خەلقى كوممۇنىست ھاكىمىيەتنى بۇرۇنقى يولىنى ئۆزگەرتىشكە ۋە ئاكتىپ تەدبىر قوللىنىشقا مەجبۇرلىغاندا خىتاي گۈللەندى دېڭ شياۋپىڭ كاللىسىنى ئىشلىتىپ خىتاي كومپارتىيىسىنى ماۋزېدۇڭ دەۋرىدىكى كونتروللۇقتىن بوشاتتى بۇنىڭغا ئەگىشىپ خىتاي خەلقىنىڭ ئاكتىپلىقى يۈكسىلىپ دۆلەتنى تەرەققىي قىلدۇردى ئەمدىلىكتە شى جىنپىڭ ھوقۇقنىڭ بېشىغا چىقىپ خىتاي جەمئىيىتىنى دۇنيادىن ئايرىۋەتتى بارلىق ھوقۇقنى ئۆزىنىڭ ۋە دۆلەت ئورگانلىرىنىڭ قولىغا مەركەزلەشتۈرۈپ قايتىدىن ھەممىنى كونترول قىلىشقا باشلىدى مانا بۇلار نەچچە ئون يىل ئالدىغا ماڭغان خىتاينى كەينىگە چېكىندۈرۈۋەتتى
ئاپتور بۇ ماقالىسىدە شى جىنپىڭ دەۋرىدىكى خىتايدا ئىجتىمائىي مەسىلىلەرنىڭ كۆپەيگەنلىكىنى ئىقتىسادنىڭ چۆكۈشكە باشلىغانلىقىنى خىتاي پۇقرالىرىدا تېڭىرقاش ۋە چۈشكۈنلۈكنىڭ باش كۆتۈرگەنلىكىنى مىسالغا ئالغان ئۇنىڭدىن باشقا خىتاي ئەمەلدارلىرىنىڭ پات پات يوقاپ كېتىشى خىتاي ياشلىرىنىڭ ئىشلىمەي يېتىۋېلىشتەك پاسسىپ پوزىتسىيە بىلەن جەمئىيەتكە بولغان نارازىلىقىنى ئىپادىلىشى خىتاي كارخانىچىلىرىنىڭ خىتايدىن قېچىشتا بەسلىشىشى قاتارلىق بىر قاتار ھادىسىلەرنى تىلغا ئېلىپ بۇلارمۇ خىتاينىڭ ئانچە مۇقىم كۈچلۈك دۆلەت ئەمەسلىكىنى يېڭى كىرىزىس ۋە بالايىئاپەتلەرگە ھامىلىدار ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ دېگەن ئامېرىكىدىكى سىياسىي ئانالىزچى ئىلشات ھەسەن ئەپەندى خىتاي جەمئىيىتىدە ھەقىقەتەن زاۋاللىققا يۈزلىنىش ئالامەتلىرى كۆرۈلۈۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ ئۆتتى شى جىنپىڭ ھاكىمىيەتكە چىققاندىن كېيىن ئاتالمىش ئىسلاھات، ئېچىۋېتىش ھەممىنى تەتۈرىسىگە قارىتىپ ماڭدى. ماۋزېدۇڭنىڭ يولىغا قاراپ ماڭدى. ئەمدى بۇ تارىخنىڭ مۇقەررىرىمۇ دېگەندە ئەلبەتتە ئەمەس. تارىخنىڭكى ھەر قانداق ۋاقىتتا كۆپ تاللىنىشى بولىدۇ، پەۋقۇلئادىلىقى بولىدۇ. تارىخ ھېچقاچان مۇقەررەر بىر تەرەپكە قاراپ ماڭىدۇ دېگىنى بولمايدۇ. بىز ئۆزىمىزمۇ ئۇنىڭغا شاھىت بولۇۋاتىمىز. شۇنىڭغا خىتاينىڭكى بۈگۈنكى كۈندىكى بۇ ھالەتكە چۈشۈپ قېلىشى ھەرگىز تارىخنىڭ مۇقەررەرلىكى ئەمەس. ئەمەلىيەتتە دېموكراتلىشىپ، تېخىمۇ بىر ئوچۇق خەلقئارا قانۇن، خەلقئارا مەدەنىيىتىگە قوشۇلۇش ئېھتىمالى باتتى. ئەمما شى جىنپىڭ ماۋزېدۇڭنىڭ دەۋرىگە ھاكىم مۇتلەقلىققا قاراپ ماڭدى. ئاقىۋىتى بىز كۆردۇق، ئىقتىسادىي جەھەتتىكى تۆۋەنلىشىش، قىيىنچىلىق، خۇسۇسىي كارخانىلارنىڭكى گۇمران بولۇشى، ھەر خىل سەۋەبلەردىن خىتاينىڭ ئىقتىسادى چۆكۈۋاتىدۇ. ئىچكى جەھەتتە قالايمىقانچىلىق، نامراتچىلىق كۆتۈرۈلۈپ، نارازىلىق كۈچلۈك. مانا دېگەن ۋاقتىدا، تارىختا كۆرۈلۈپ باقمىغان بىر خىل نارازىلىق بار خىتاي پۇقرالىرىدا. گەرچە كەڭ كۆلەمدە بىر ھاكىمىيەتنى ئاغدۇرۇۋەتكۈدەك بىر ھەرىكەتكە ئۆزگەرمىگەن بولسىمۇ، ئايلانمىغان بولسىمۇ، ئەمما لېكىن نارازىلىق ناھايىتى كۈچلۈك، بۇنى كۆرگىلى بولىدۇ.
ماقالىدە ئېيتىلىشىچە، كوممۇنىست خىتاي مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش سەككىزىنچى يىل ئىسلاھات ئېلىپ بېرىپ، بازار ئىگىلىكىنى يولغا قويغاندىن كېيىن، خىتاي ئىقتىسادىنىڭ كۆلىمى ھەر ئون يىلدا بىر ھەسسىدىن كۆپ ئاشقان، ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشى ناھايىتى تېز بولغان، خىتاينىڭ ئۈچ يىلدا ئىشلەتكەن سېمونتى ئامېرىكا يىگىرمىنچى ئەسىرىدە ئىشلەتكەن سېمونتتىنمۇ كۆپ بولغان خىتايدا ناھايىتى كۆپ ئايرودروم تۆمۈر يول زاۋۇت ۋە ئېگىز بىنالار سېلىنغان گۇيجۇغا ئوخشاش نامرات بىر ئۆلكىگە ئون بىر ئايرودروم سېلىنغان كۆلەم جەھەتتىن ئالغاندا خىتاي ھازىر دۇنيادا ئىككىنچى چوڭ ئىقتىسادىي گەۋدە بىر يۈز يىگىرمە دۆلەت بىلەن سودا ئالاقىسى بار دۇنيادىكى كۈن تەختە باتارېيىسىنىڭ سەكسەن پىرسەنتىنى خىتاي تەمىنلەيدۇ خىتايدا يەنە دۇنيا بويىچە ئەڭ چوڭ توك ئاپتوموبىل ياساش زاۋۇتى بار ئەمما خىتاي ئىقتىسادىنىڭ چېكىنىشى خىتاي پۇقرالىرىنى قىيناشقا باشلىغان تۇرمۇشىنى ياخشىلاش كويىدا تىپىرلاۋاتقان خىتاي پۇقرالىرىنىڭ ئەڭ چوڭ غېمى ئۆي سېتىۋېلىش بولۇپ يىللاردىن بېرى تاپقان پۇلىغا يېڭى ئۆي ئېلىپ بانكىنىڭ قەرزىگە بوغۇلغانلار شۇنداقلا خەقتىن پۇل ئېلىپ ئۆي سېلىۋاتقان ئۆي مۈلۈك سودىگەرلىرى ئېغىر كىرىزىسقا دۇچ كەلگەن خىتاينىڭ كوۋىدنى نۆلگە چۈشۈرۈش سىياسىتىمۇ خىتاي ئىقتىسادىغا زەربە بەرگەن بولۇپ دۆلەت خەزىنىسى قۇرۇغدىلىپ ھۆكۈمەت خىزمەتچىلىرى ۋە ئوقۇتقۇچىلار ۋاقتىدا مائاش ئالالمايدىغان ئەھۋال پەيدا بولغان خىتاي ئىقتىسادى ئۆتكەن يىل ئاران ئۈچ پىرسەنت ئاشقان بولۇپ ھۆكۈمەتنىڭ كۆزلىگەن نىشانىدىن كۆپ تۆۋەن بولغان ئېكسپورت تۆۋەنلىگەن قەرز ئېشىپ كەتكەن خىتاي ئىقتىسادىنىڭ يۈكسىلىشىگە ئۈمىدۋار قارايدىغان ئىقتىسادشۇناسلارمۇ ئۈمىدسىزلەنگەن ئۇلارنىڭ قارىشىچە شى جىنپىڭ ھۆكۈم سۈرگەن مۇددەتچە بۇ ھالەت ئۇزۇن داۋاملىشىدىكەن خىتاينىڭ ھەر بىر تارىخىي دەۋرىدە شى جىنپىڭدەك مۇستەبىتلەر ھۆكۈم سۈرگەن نۇرغۇن بالايىئاپەتلەرنى پەيدا قىلغان گوردون چاڭ ئەپەندى بۇ ھەقتە توختىلىپ مۇنداق دېدى ماۋزېدۇڭ ۋە باشقا خىتاي پادىشاھلىرى مىڭ يىللاردىن بېرى ئوخشاش زۇلۇملارنى سېلىپ نۇرغۇن ئاپەتلەرگە سەۋەبچى بولدى. كىشىلەر ماۋزېدۇڭنى بىنورمال دېيىشىدۇ. ماۋزېدۇڭنىڭ كاممۇنىست خىتاي قۇرۇلغاندىن كېيىن ئېلىپ بارغان ئەركىنلىك ۋە گۈللىنىش سىياسىتى قارىماققا كاممۇنىست خىتايغا زادىلا ماس كەلمىگەن بىر دەۋردەك كۆرۈنىدۇ. شى جىن پىڭ خىتاينى قىيناۋاتىدۇ. ئۇ خىتاينىڭ ئۈمىدۋار بىر جەمئىيىتىنى غەزەپ ۋە چۈشكۈنلۈك جەمئىيىتىگە ئايلاندۇرۇپ قويدى.
ئۈمىدسىزلىك پۈتكۈل خىتاينى قاپلىدى. شى جىن پىڭنىڭ خاتا رەھبەرلىكى داۋاملاشقان مۇددەتچە خىتاي پۇقرالىرىغا كۈن يوق. خىتاي ھالاكەتكە يۈزلەنمەكتە. ئاپتور بۇ ماقالىسىدە مۇنداق دەپ يازىدۇ خىتاينىڭ نۆۋەتتىكى كىرىزىسى ئىقتىسادتىن ھالقىپ كەتتى دېڭ شياۋپىڭ ۋە ئۇنىڭ سەپداشلىرى خىتاينى ئىسلاھات ۋە تەرەققىيات دەۋرىگە باشلاپ قىرىق يىلدىن كېيىن ئۇنىڭ ۋارىسلىرى خىتاينىڭ سىياسەت ۋە مەدەنىيەت يۆنىلىشىنى ئۆزگەرتىۋەتتى دېڭ شياۋپىڭنىڭ ئاق مۈشۈك قارا مۈشۈك چاشقان تۇتقان ياخشى مۈشۈك دېگەن نەزەرىيىسى شى جىنپىڭ دەۋرىگە كەلگەندە مۈشۈك چاشقان تۇتامدۇ تۇتمامدۇ مۇھىم ئەمەس مۈشۈك قىزىل بولسىلا بولدى دېگەن پرىنسىپقا ئايلاندى يەنى بىر ئەۋلاد خىتايلارنىڭ كاللىسىدا ئەمەلىي مەنپەئەتنى نەزەرىيىنىڭ ئۈستىگە قويۇشتەك ياخشى ئۇسۇلنى تاپقان پارتىيىنىڭ يولى ئۆزگىرىپ كەتتى ئىلشات ھەسەن ئەپەندىنىڭ قارىشىچە شى جىنپىڭنىڭ كومۇنىست خىتاينى ماۋزېدۇڭ دەۋرىگە قايتۇرۇشى بۇ پارتىيە بۇ ھاكىمىيەتنىڭ مۇقەررەر تاللىشى ئامېرىكىنىڭ داڭلىق تارىخچى ۋە كومۇنىست تارىخ تەتقىقاتچىسى ستراتېگىيە ئالىمى بولغان ستېفېن كاتكىننىڭ گېپى بويىچە ئېيتقاندا كوممۇنىست ئىسلاھاتتا ئىككىلا يول بار، بىرسى ئاقىغا يېنىش، ھاكىم مۇتلەقلىقنى قايتا تىكلەش، يەنە بىرسى ئۆزى ئۆلۈۋېلىش، يەنى ئىشىكنى ئاچقاندىن كېيىن خۇددى سوۋېت غۇلىغانغا ئوخشاش ئاخىرسى ئۆزىنى ئۆزى ئۆلتۈرۈش. بۇ ئىككىدىن باشقا يول يوق. شۇنىڭ ئۈچۈن خىتاي رۇس سوۋېتنىڭكى غۇلىغاننى كۆرگەندىن كېيىن پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن شۇنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا تىرىشتى، شى جىنپىڭغا كەلگەن ۋاقتىدا بۇ ھاكىمىيەتنى ئاقىغا ياندۇرۇپ، مۇتلەقلىققا ئېلىپ ماڭدى. خىتاي ئەمەلدارلىرى ئۆزىنىڭ خەلقىگە ئېلىپ بارغان تېررورلىقىدىن مەنپەئەت كۆردى، ئىشغالىيىتىدىكى شەرقىي تۈركىستان، تىبەت، موڭغۇل قاتارلىقلارغا ئېلىپ بارغان تېررورلىقىنىڭكى مەنپەئەتىنى كۆردى. بۇنىڭ ھەممىسى شۇ ھاكىم مۇتلەقتىن كەلگەن. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇلار ھاكىمىيەتنى ساقلاپ قالىمەن دەيدىكەن. ئاقىغا يېنىپ، ھاكىم مۇتلەقلىقنى داۋاملاشتۇرۇش كېرەك. چۈنكى، ئوچۇق بولسا دېموكراتلاشسا، خىتاي كوممۇنىست پارتىيەسى ۋە بۇنىڭغا رەھبەر بولغان، ئەزا بولغانلار ھاكىمىيەتتىن ئايرىلىدۇ، ھاكىمىيەتتىن ئايرىلىشى بىلەن تەڭ ھېساۋات، سوتلاش ھەممىسى باشلىنىدۇ. ماقالىدە ئېيتىلىشىچە شى جىنپىڭ ھۆكۈمىتى خىتايدا سەكسىنىنچى ۋە توقسىنىنچى يىللاردا شەكىللەنگەن نىسپىي پىكىر ئەركىنلىكى ۋە ئىدىيىسى ئىلغار خىتاي زىيالىيلىرىنىڭ مەنىۋى قارارگاھى ئۆزئارا پىكىر ئالماشتۇرۇش سورۇنى بولغان كىتابخانىلارنى تاقىۋەتكەن ياكى ئۇلارنى دۆلەت ئىگىلىكىدىكى كۇتۇپخانىلارغا ئۆتكۈزۈۋەتكەن مەسىلەن بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان يەتتىنچى يىل شاڭخايدا ئېچىلغان جىفېڭ كىتابخانىسى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى تاقالغان شۇنىڭدىن كېيىن ھېچكىم بۇنداق كىتابخانىلارنى ئېچىشقا جۈرئەت قىلالمىغان ئاپتور بۇ ماقالىسىدە مۇنداق دەپ يازىدۇ خىتاينىڭ غەربتىكى شىمالىي كورىيە دېگەن نامى چەت ئەللەردە تارقىلىپ يۈرمەكتە خىتايدىكى تەكشۈرۈش نازارەت قىلىش ئورگانلىرى ياكى ۋاسىتىلىرى شى جىنپىڭنىڭ نامىنى ھوشيارلىق بىلەن قوغدىماقتا ئۆتكەن يىل خىتايدىكى بىر ئىجتىمائىي ئالاقە تورىدا ئاشكارىلانغان ئۇچۇرغا قارىغاندا بۇ تور بېكىتى شى جىنپىڭغا ئالاقىدار بولغان ئاخىرقى پادىشاھ ئىسكەندەر ئېيىقچاق دېگەندەك بەش يۈز ئاتمىش تۆت لەقەمنى چەكلىگەن ئىلشات ھەسەن ئەپەندىنىڭ قارىشىچە كوممۇنىست خىتاي تېگى تەكتىدىن ئالغاندا دېموكراتىيە ئەركىنلىكتىن ئۆلگۈدەك قورقىدۇ شى جىنپىڭ بولسۇن ماۋزېدۇڭ بولسۇن ھەممىسى مۇتلەق نوپۇزغا چوقۇنىدۇ مۇستەبىتلەرنى ئۇلۇغلايدىغان بۇنداق ھاكىمىيەتنىڭ ئۆمرى ئۇزاققا بارمايدۇ ھازىرقى خىتاينىڭكى كۆرۈنۈش ھادىسىلىرىگە قارىغاندا بۇ كوممۇنىست ھاكىمىيىتىمۇ ئاخىرىغا كەلدى، يەنە زاۋاللىققا قاراپ مېڭىۋاتىدۇ، مېنىڭچە ئۇ مانچىڭلاردەك ياكى خىتاينىڭ تاڭ خانلىرىدەك بىرەر ئۈچ يۈز يىل ئۇنچىلىك سورىغىدەك ھالىتى قالمىدى، بولۇپمۇ ھازىرقى زاماندا مەيلى ئۇچۇرنى قانچىلىك توسسۇن خىتاي خەلقى ۋە خىتاي ئىشغالىيىتىدىكى شەرقىي تۈركىستان، تىبەت، ئۇيەردىكى زۇلۇم ئاستىدىكى خەلقلەر سىرت بىلەن بولغان ئالاقىسى مەلۇم دەرىجىدە ئۈزەلىگەن بىلەن مۇتلەق ئۈزۈۋېتەلمەيدۇ. بۇ يەردىكى خەلقلەرنىڭ نارازىلىقى، قارشىلىقى كۈچىيىپ مېڭىۋاتىدۇ. شۇنىڭغا بىز بىلمەيمىز قەيەردە پارتلايدۇ، تۇيۇقسىز بىر پارتلاش بىلەن بۇ ھاكىمىيەت غۇلىشى مۇقەررەر. خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يىنىڭ ئامېرىكىدىكى زىيارىتى باشلانغان كۈنى ئامېرىكىدىكى بىر قىسىم ئۇيغۇر تىبەت ۋە خوڭكوڭلۇق ۋەكىللەر ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى بىلەن كۆرۈشۈپ بۇ ئۇچرىشىش ھەققىدىكى ئەندىشىلىرىنى ئۇلارغا يەتكۈزگەن تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي ئۇچۇرلارنى مۇخبىرىمىز ئىرادەدىن ئاڭلايسىلەر خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يى يىگىرمە ئالتىنچى ئۆكتەبىر پەيشەنبە كۈنى ئامېرىكىغا يېتىپ كېلىپ بۇ يەردىكى ئۈچ كۈنلۈك رەسمىي زىيارىتىنى باشلىۋەتكەن ئۇ زىيارىتىنىڭ بىرىنچى كۈنى يەنى پەيشەنبە كۈنى چۈشتىن كېيىن ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئەنتونى بلىنكېن بىلەن ئۇچراشقان دەل شۇ مىنۇتلاردا ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسى ۋە ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ ئەزالىرى بىر قىسىم لاگېر شاھىتلىرى ۋە ئۇيغۇر ۋەكىللەر ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى بىناسى ئالدىغا يىغىلىپ ۋاڭ يىنىڭ زىيارىتىگە نارازىلىق بىلدۈرگەن ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسى رەئىسى ئەلفىدار ئىلتەبىرنىڭ بىزگە دېيىشىچە ئۇلار بۇ ئارقىلىق ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە مەجلىس ئەزالىرىدىن ئۇيغۇرلار يولۇقۇۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىش تىرىشچانلىقىنىڭ ئۈزۈلۈپ قالماسلىقىغا كاپالەتلىك قىلىشنى تەلەپ قىلغان ئامېرىكا مەجلىس بىناسى ئالدىدىكى پائالىيىتىمىزنىڭ ئاساسلىق مەقسىتى مۇشۇ خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يىنىڭ ئامېرىكىغا كەلگەنلىكىگە بولغان نارازىلىقىمىزنى بىلدۈرۈش، ئىپادىلەش ۋە ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ، ئامېرىكا مەجلىسىنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئۇنتۇپ قالماسلىقىنى تەكىتلىش كېرەكلىكىنى ۋە تۇتقان پوزىتسىيىسىدىن بوشاپ قالماسلىقى كېرەكلىكىنى تەلەپ قىلىش بولدى ئاساسلىق. ئامېرىكىدىكى بىر قىسىم تىبەت ۋە خوڭكوڭلۇق ۋەكىللەرمۇ قاتناشقان بۇ پائالىيەتكە ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتىدىن ئاۋام پالاتا ئەزاسى كرىستوفېر سمىت ئامېرىكا خىتاي ستراتېگىيىلىك رىقابەت پەۋقۇلئاددە كومىتېتى رەئىسى مايك گەللىگېر ئەپەندىلەرمۇ قاتناشقان ئۇلارمۇ بايدېن ھۆكۈمىتىدىن كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىگە سەل قارىماسلىقنى تەلەپ قىلغان. ئاۋام پالاتا ئەزاسى مايك ئەلگىر ئەپەندى يىگىرمە ئالتىنچى ئۆكتەبىر نەق مەيداندا پائالىيەتچىلەر بىلەن بىرلىكتە تۇرۇپ ۋىدېئولۇق چاقىرىق ئېلان قىلغان
Biz Xitay Taşqı işlar ministri Wang Yi'nin Amerikadaki ziyareti sebebinden bu yerge çıktık. بىز بايدېن ھۆكۈمىتىدىن ئۇچرىشىشلاردا كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇشىنى تەلەپ قىلىمىز.
ئۇ سۆزىدە يەنە ئۇيغۇر ئېلىدە ھازىرمۇ داۋام قىلىۋاتقان ۋەھشىيلىكلەر، تىبەت ۋە خوڭكوڭدىكى زۇلۇمنى، خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلەرنى ياخشىلاش ئۈچۈن ئىككىنچى پىلانغا تاشلاشقا بولمايدىغانلىقىنى ئەسكەرتىپ، بۇ مەسىلە ھەر ئىككى پارتىيىنىڭ مەسىلىسى، دېگەن.

بارلىق سىياسىي مەھبۇسلارنىڭ دەرھال قويۇپ بېرىلىپ ئائىلىسىدىكىلەر بىلەن جەم بولۇشىغا رۇخسەت قىلىشنى تەلەپ قىلىشنى سورىغان ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ تاشقى ئىشلارغا مەسئۇل دىرېكتورى لويىسا گرېۋ رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە بايدېن ھۆكۈمىتى چوقۇم بۇ تەلەپلەرنى ئوتتۇرىغا قويۇشى كېرەك دېدى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېن ۋە پىرېزدېنت بايدېننىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىدىن ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا خاتىمە بېرىشنى تەلەپ قىلىشى بەك مۇھىم

ئامېرىكا بىلەن مۇناسىۋەتلەرنى ياخشىلاشنى مەقسەت قىلىدىغانلىقى بىلدۈرۈلمەكتە يۇقىرىدىكى تەرەققىياتلار بىر قىسىم كىشىلەردە ئۇيغۇرلار مەسىلىسىگە پايدىسىز شارائىت پەيدا بولارمۇ دەيدىغان ئەندىشىلەرنى پەيدا قىلغان بىراق ئەلفىدار ئىلتەبىر ئامېرىكا دۆلەت مەجلىس ئەزالىرى ۋە باشقا ئورگانلار بىلەن بىرلىكتە ھۆكۈمەتكە بېسىم ئىشلەتكىلى بولىدىغانلىقىنى ئېيتىپ ئۆزىنىڭ ئۈمىدۋارلىقىنى دېدى. كېڭەش پالاتا ئەزاسى رۇبىيودەك، ئاۋام پالاتا ئەزاسى كرىس سمىتتەك ياكى جېف مېركلىدەك نۇرغۇنلىغان ھەم دېموكراتىك ھەم جۇمھۇرىيەتچى ئاۋام ۋە كېڭەش پالاتا ئەزالىرى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قىلىۋاتقان بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا ھەر زامان قارشى ۋە بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىش ئۈچۈن ئۈزلۈكسىز توختاپ قالماي بىز بىلەن بىرگە كۆرەش قىلىپ كېلىۋاتىدۇ شۇ سەۋەبتىن مەن يەنىلام ئۈمىدلىك بولۇشىمىز كېرەكلىكىنى ئويلايمەن يېقىندا يەنە ئارقا ئارقىدىن يېڭى رېپورتلار دوكلاتلار چىقىۋاتىدۇ بىلىسىز ئۆتكەندە ماشىنا زاپچاسلىرىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن بولغان چېتىشلىقى ھەققىدە بىر دوكلات چىققانتى يېقىندا دېڭىز مەھسۇلاتلىرىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى ئۇنىڭدىن باشقا يەنە ئالتۇن ۋە كان قېزىش ئىشلىرىدىمۇ

ئۇلار خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ۋە مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىڭ بۇنىڭغا قارىتا سۈكۈتتە تۇرۇۋېلىشى قاتارلىقلارنى ئاڭلاتقان تۆۋەندە تۈركىيىدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىم بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى ئابدۇل ھېكىم ئىدرىس ئەپەندى يىگىرمە بەشىنچى ئۆكتەبىر كۈنى ھىندونېزىيەنىڭ جاكارتا شەھىرىدىكى مۇھەممەدىيە ئۇنىۋېرسىتېتىدا يۇمىلاق ئۈستەل يىغىنىغا قاتنىشىپ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىقى مەزكۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى چەت ئەلدە ئاڭلىتىشتىكى قىيىنچىلىقلار، مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىڭ بۇنىڭغا قارىتا سۈكۈتتە تۇرۇۋېلىشى قاتارلىقلارنى ئاڭلاتقان. ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ئەپەندىنىڭ ئېيتىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى ھىندونېزىيەدىكى ئەللىك ئالتە ئاممىۋى تەشكىلاتنى ئۇيغۇر دىيارىغا تەكلىپ قىلغان بولۇپ، ئۇلارنىڭ ئىچىدىن ئۈچ تەشكىلات بېرىپ كەلگەن. ئۇ قالغان تەشكىلاتلارنى خىتايغا بارماسلىققا چاقىرغان. يىغىندا بۇ پائالىيەتنى ئۇيۇشتۇرغان مەزكۇر ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ خەلقئارا ھىندونېزىيە تەتقىقات مەركىزى مۇدىرى دوكتور ئاساپ سەتاۋان ئەپەندى سۆز قىلغان. ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ئەپەندى ئاساپ سەتاۋان ئەپەندىنىڭ قىلغان سۆزى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى.
دوكتور ئاسىپ سۆز قىلىپ، بۇ شەرقىي تۈركىستاندا بولۇۋاتقان زۇلۇم دۇنيادىكى ئەڭ ئېغىر زۇلۇملارنىڭكى بىرسى ئىكەنلىكى ۋە بۇ زۇلۇمنى كۆپلىگەن دۆلەتلەر كۆرمەسكە سېلىپ كېلىۋاتقانلىقى ۋە جۈملىدىن ئىندونېزىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ۋە ئىندونېزىيەدىكى سىياسىي كۈچلەرنىڭكى بۇنىڭغا سەل قاراۋاتقانلىقى نى سۆزلەپ ئۆتتى ۋە بۇنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن ئۇنىۋېرسىتېتلەردە، مېدىيالاردا، سىۋىل قۇرۇلۇش ۋە ئاممىۋى تەشكىلاتلاردا ئۇيغۇرلار توغرۇلۇق پائالىيەتلەرنىڭكى كۆپ ئېلىپ بېرىلىشىنىڭكى زۆرۈرلۈكىنى سۆزلەپ ئۆتتى.
ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ئەپەندى دوكلاتىدا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى، بۇنى يوشۇرۇش ئۈچۈن مۇسۇلمان دۆلەتلىرى رەھبەرلىرى ۋە مۇخبىرلارنى خىتايغا تەكلىپ قىلىپ كۆزىنى بوياشقا تىرىشىۋاتقانلىقىنى، مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىڭ بۇنىڭغا ئالدانماسلىقى كېرەكلىكىنى تەكىتلىگەن. بىزنىڭ بۇ يەردە قولغا كەلتۈرگىنىمىز يېقىندىن بېرى ھىندونېزىيەنىڭكى پايتەختى جاكارتادىكى خىتاي باش ئەلچىلىكى ھىندونېزىيەدە پائالىيەت ئېلىپ بېرىۋاتقان ئاممىۋى تەشكىلاتتىن ئەللىك ئالتىدىن كۆپ تەشكىلاتنى رەھبەرلىرىنى شەرقىي تۈركىستانغا زىيارەتكە دەۋەت قىلغان. بۇ ئەللىك ئالتە تەشكىلاتتىن بىر ئۈچكە يېقىن تەشكىلات يېقىندىن بېرى شەرقىي تۈركىستانغا زىيارەتكە بارغان ۋە خىتاي كوممۇنىست رېجىمى ھىندونېزىيەدىكى ئاشۇ مەيلى يۇنىۋېرسىتېتلار بولسۇن، ئەقىل ئامبارلىرى بولسۇن، مېدىيالىرى بولسۇن، سىياسىي پارتىيىلەر بولسۇن، ھەتتا ئىسلامىي تەشكىلاتلار بولسۇن، بۇلارغا تەك تەك بېرىپ ئۇلارنى مېڭىسىنى يۇيۇشقا، شەرقىي تۈركىستاندا بىر ھېلىقى بىر پروبلېمنىڭ يوقلۇقىنى، بۇ پۈتۈنلەي غەربنىڭكى ئىجاد قىلىپ چىققان بىر پروبلېم ئىكەنلىكىنى ۋە غەربنىڭ بۇنى خىتاينىڭ تەرەققىياتىغا قارشى قوللىنىۋاتقانلىقىنى ناھايىتى كۈچەپ سۆزلەپ ئۆتۈپ ئۆتۈپتۇ.
ئابدۇلھېكىم ئىدرىسنىڭ ئېيتىشىچە، خابىرۇل ئەنۋەر ئەپەندى، ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتى ياشلار ياچەيكىسىنىڭ ھىندونېزىيا شۆبىسى مەسئۇلى ئاسترىد نادىيا رىزقىنا خانىم ۋە ئامېرىكا تېكساستىن كەلگەن ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزى مۇتەخەسسىسى، مۇتەخەسسىسى ھەزرەت ئەلى ھوشۇر قاتارلىق مۇتەخەسسىسلەر بۇ يىل تۆتىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنىدىن ئون ئۈچىنچى كۈنىگىچە ھىندونېزىيەدىكى بەش چوڭ ئۇنىۋېرسىتېتتا ئۇيغۇرلار توغرىسىدا لېكسىيە بەرگەندىن سىرت چوڭ مەسچىتلەردە مۇسۇلمان جامائىتىگە ئۇيغۇرلارنىڭ نۆۋەتتىكى ئېغىر ۋەزىيىتىنى ئاڭلاتقانىدى. ئۇنداقتا بۇلارنىڭ ئۇيغۇر دەۋاسىغا قانداق تەسىرى بولدى؟

خىتاينى قوللاپ ئىمزا ئاتقان يەتمىش ئىككى دۆلەتنىڭ ئىچىدە مالايزىيە، ئىندونېزىيە يوق. بۇنى بىز ئۆزىمىزنىڭكى قىسمەن بولسىمۇ قولغا كەلتۈرگەن نەتىجىلىرىمىز دەپ قارايمىز. بىزگە بۇ ھەقتە ئىندونېزىيەدىكى دوستلىرىمىز ئىندونېزىيە ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنى قوللىمىسىمۇ، ئەمما خىتاينىڭكى سېپىدا تۇرۇپ خىتاينى قوللاپ ئىمزا ئېتىشقا جۈرئەت قىلالمىغانلىقىنى، قىسمەن ئاممىۋى جامائەتنىڭكى تەسىرىنىڭكى بولغانلىقىنى دېيىشتى.

ئەنگلىيە باشچىلىقىدا ئورتاق بايانات ئېلان قىلىپ، خىتاينى ئۇيغۇر رايونىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە خاتىمە بېرىشكە چاقىرغان. ئەمما بۇلارنىڭ ئارىسىدا ئالبانىيەدىن باشقا بىرمۇ مۇسۇلمان دۆلىتى يوق ئىدى. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
يېقىندا تۈركىيىنىڭ ئانتالىيە شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن خەلقئارا تايلاندچە جامبازلىق مۇسابىقىسىدە تۈركىيىدە ياشايدىغان ئۇيغۇرلاردىن خالىد ئاتامان ئىرانلىق رەقىبىنى يېڭىپ ئۇتۇق قازانغانىدى مەلۇم بولۇشىچە تۈركىيىدىكى ئۇيغۇر ئاممىۋى تەشكىلاتلىرى يىگىرمە بەشىنچى ئۆكتەبىر ئىستانبۇلدا مۇراسىم ئۆتكۈزۈپ شۇ قېتىملىق مۇسابىقىدە ئۇتۇق قازانغان ئۇيغۇرلارنى مۇكاپاتلىغان تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئىستانبۇلدا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئارسلاندىن ئاڭلايسىلە ئۆتكەن ھەپتە ئانتالىيەدە ئۆتكۈزۈلگەن خەلقئارا تايلاندچە جامبازلىق مۇسابىقىسىدە ئۇتۇق قازانغان خالىد ئاتامان ئەمرۇللا ئەخمەت سەمەت تەۋەككۈل مۇھەممەد سالىھ قاتارلىق ئۇيغۇر جامبازلار ئىستانبۇلدىكى شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلىرى تەرىپىدىن تەقدىرلەندى مۇكاپاتلاش مۇراسىمىدا ئۇلارنى ماددىي ۋە مەنىۋى جەھەتتىن قوللاپ قۇۋۋەتلەيدىغانلىقى بىلدۈرۈلدى يىگىرمە بەشىنچى ئۆكتەبىر چارشەنبە كۈنى مەركىزى ئىستانبۇلدىكى شەرقىي تۈركىستان تەنتەربىيە ۋە تەرەققىيات جەمئىيىتى تەرىپىدىن ئۇيۇشتۇرۇلغان تەبرىكلەش مۇراسىمىدا شەرقىي تۈركىستان مائارىپ ۋە ھەمكارلىق جەمئىيىتى، شەرقىي تۈركىستان ئۆلىمالار بىرلىكى، شەرقىي تۈركىستان يېڭى نەسىل ھەرىكىتى، ھىرا تەلىم تەربىيە ۋەقپى قاتارلىق ئىجتىمائىي تەشكىلاتلارنىڭ رەھبەرلىرى سۆز قىلدى ئۇنىڭدىن باشقا يەنە ئابدۇلقادىر ياپچان ئاتاۋۇللا خەلپىتاجىم مۇھەممەد ئېمىن مەخسۇم قاتارلىق ئۆلىمالار ۋە يۇرت مۆتىۋەرلىرىمۇ سۆز قىلدى مۇراسىمدا نەتىجە قازانغان ئۇيغۇر جامبازلار تەبرىكلەندى ۋە ئۇلارغا نەق پۇل ھەم تەقدىرنامە تەقدىم قىلىندى تەبرىكلەش مۇراسىمىدا سۆز قىلغان جامائەت ئەربابى ئابدۇلقادىر ياپچان ئەگەر ئۇيغۇرلارنىڭ مۇستەقىل دۆلىتى بولغان بولسا ئىدى ئۇتۇق قازانغان بۇ ماھىرلارنىڭ دۆلەت دەرىجىلىك مۇكاپات بىلەن تەقدىرلىنىدىغانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتى ئۇ سۆزىدە يەنە ئاجىز ئىنساندىن كۈچلۈك ئىنساننىڭ ئەۋزەللىككە ئىگە ئىكەنلىكىنى كۈچلۈك ئىنساننىڭ ئۆزىگە ئائىلىسىگە جەمئىيىتىگە ۋە

ئۇ يەنە شەرقىي تۈركىستان خەلقى ئاجىز بولغانلىقى ئۈچۈنلا بۈگۈنكى ئەھۋالغا چۈشۈپ قالغانلىقىنى، ئەگەر كۈچلۈك بولسا ئىدى باشقىلارنىڭ ھەرگىزمۇ بوزەك قىلالمايدىغانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتى. شۇنىڭ ئۈچۈن مۇسۇلمانلارنىڭ ئاجىز بولۇشى بۈگۈنكىدەك ئەھۋالغا كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

ئۇلارنىڭ بۇ خىل مۇسابىقىلەرغە چۈشۈش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ مىللىتى ۋە ۋەتىنىنى تونۇتۇشتا مۇھىم رول ئوينايدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ھەقىقەت ئىگىلىرى بولغانلار ھامان دۇنيادا غەلىبىنىڭ ئىگىسى. شۇ ھەقىقەت كىمدە بولىدىكەن، ئۇنىڭغا ئاللا ياردەم بېرىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بىزنىڭ مىللىتىمىزدىن چىققان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ئۆزى، يەنى بىزلا شۇ مەيدانلارغا ئاتايىتەن بېرىپ بولالمىساقمۇ، شۇ خەلقئارادىكى دۇنيادا بىزنىڭ ھەم دىنىمىزنى، ھەم مىللىتىمىزنى تونۇتۇپ، مانا بۇ دۇنيا جاھاندا ئەمدى مۇشۇ ئۆزئارا بىر بىرىنى مۇشتلىشىش ئارقىلىق بولسىمۇ ئۆزىنى تونۇتىدىغان مىللەتنى تونۇتىدىغان دۆلەت تونۇتىدىغان بىر شوئارغا ئايلاندى مۇھىمدا musobaqada yengib tashlash orqaliqma haqni ko'rsatib millatimizni kelgusi g'albining bir bishorati bo'la oladi شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ئۇكىلىرىمىزنى مۇندىن كېيىن تېخىمۇ تەرەققىي قىلىپ، ياش مۇندىن كېيىنكى ئەۋلادلىرىمىز تېخىمۇ كۈچەيتىپ، ئۆزىمىزنىڭ دىنىنى ۋە مىللىتىنى، ۋەتىنىمىزنىڭ تۇپرىقىنى دۇنياغا ئېلان قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. بۇلارنىڭ غەلىبىلىك كەلگەنلىكىگە چىن كۆڭلۈمدىن رەھمەت ئېيتىمەن.
مۇراسىمدا سۆز قىلغان شەرقىي تۈركىستان مائارىپ ۋە ھەمكارلىق جەمئىيىتىنىڭ باش كاتىپى ئابدۇلئەھەد ئابدۇراخمان، خالىد ئاتامان قاتارلىق ئۇيغۇر جامبازلىرىنى تەبرىكلەيدىغانلىقىنى، ئۇلارنى ماددىي ۋە مەنىۋى جەھەتتىن قوللاپ قۇۋۋەتلەيدىغانلىقىنى تەكىتلىدى.
خالىد قېرىندىشىمىزنىڭكى قىلىۋاتقان خىزمەتلىرىنى تەقىب قىلىۋاتىمەن، ناھايىتى ياخشى پائالىيەت قىلىپ بارىدۇ، ياشلىرىمىزنى تەربىيەلەۋاتىدۇ. بۇ جىسمانىي جەھەتتە كۈچ كۆرسىتىش، باشقىلارغا دۈشمەنگە ھەيۋە كۆرسىتىشمۇ بىر بىزنىڭكى ئىسلامىيەتنىڭكى، مۇسۇلمانلىقنىڭكى تەقەززاسى.

تەنتەربىيە ساھەسى ۋە تەنتەربىيە ساھەسىدە يېتىشىپ چىققان ماھىرلارنىڭمۇ ئىنتايىن مۇھىملىقىنى ئەسكەرتىپ ئۆتتى. بۇ تەنتەربىيە جەمئىيىتى ياخشى خىزمەت قىلىۋاتىدۇ، بۇنىڭ ئەھمىيىتىگە قارىساق، بۇ جەمئىيەت ئارقىلىق مۇشۇنداق ياشلىرىمىزنىڭكى تالانتىنى بىز كەشىپ قىلىپ، ئارىمىزدىكى باشقا كىچىكلەر، ياشلارنىڭكى بىر ئارىغا جەم قىلىپ،

بىز بۇ مۇناسىۋەت بىلەن ئانتالىيادا ئۆتكۈزۈلگەن خەلقئارالىق جامبازچىلىق مۇسابىقىسىدە ئىرانلىق رەقىبىنى يېڭىپ ئۇتۇق قازانغان ئەمرۇللا ئەخمەت بىلەن سۆھبەت ئېلىپ باردۇق. ئەمرۇللا ئەخمەت، سىزنىڭ بۇ مۇسابىقىدە ئۇتۇق قازىنىشىڭىزغا تۈرتكە بولغان چوڭ كۈچ نېمە؟ دېگەن سوئالىمىزغا جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى.
مۇسابىقىدە غەلىبە قازىنىشىمدىكى ئەڭ چوڭ تۈرتكە بولسا شۇ يەردىكى ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمنىڭكى شۇ ئاي يۇلتۇزلۇق كۆك بايراقنى كۆتۈرۈپ غەيرەت قىل دېيىشلىرى گەرچە يەنە شۇ خەلقىمنىڭكى مېنى قوللاپ قۇۋۋەتلىشى ماڭا بەرگەن ئىلھام بىلەن شۇ يەردە مۇسابىقىنىڭ ئاخىرغىچە تۇرۇپ ئاللاھنىڭ ئىزنى بىلەن غەلبە قازاندىم. ئەمرۇللا ئەخمەت ئۆزىنىڭ بۇنىڭدىن كېيىن تېخىمۇ تىرىشىپ پەقەت تۈركىيەدىلا ئەمەس بەلكى ياۋروپا ۋە باشقا دۆلەتلەردە ئېچىلىدىغان، خەلقئارالىق چوڭ مۇسابىقىلەرگىمۇ قاتنىشىشنى نىشان قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ يەنە مۇنداق دېدى.
ئەمدى بىزنىڭ مۇشۇنداق چوڭ سەھنىلەرگە چىقىشىمىز پەقەت ئۆزىمىز ئۈچۈنلا بولۇپ قالماستىن، ۋەتىنىمىز، شەرقىي تۈركىستان ئۈچۈن، ئۇيغۇر مىللىتى ئۈچۈن، خەلقىمىز ئۈچۈن، مىللەتنى تەمسىل قىلىش ئۈچۈن بۇ مەيدانلارغا چىقىۋاتىمىز. مەيلى ئەتراپىمىز بولسۇن، مەيلى خەلقئارادا بولسۇن، بۇ ئۇيغۇرنىڭكى يۈز ئابرۇيى ئۈچۈن، ئۇيغۇرنىڭكى بەكرەك دۇنياغا تونۇلۇش ئۈچۈن، ئۇيغۇرنىڭكىمۇ كۈرەش قىلىشتىن قورقمايدىغان جاسارەتلىك بىر مىللەت ئىكەنلىكىنى تەمسىل قىلىش ئۈچۈن مۇشۇنداق مەيدانلارغا چىقىپ، ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ بايرىقىنى شۇ مەيدانلاردا كۆتۈرۈپ چىقىۋاتىمىز. بۇنىڭدىن كېيىن ئىنشائاللا مۇسابىقىلەرگە چىقىمىز، شەرقىي تۈركىستان بايرىقىمىزنى كۆتۈرۈپ تۇرۇپ پەقەت تۈركىيەدىلەم ئەمەس، تېخىمۇ خەلقئارالاشقان چوڭ سەھنىلەرگە باشقا دەۋلەتلەر ئاتلاپ تۇرۇپ ئىنشائاللا مۇسابىقىلەرگە چىقىشنى پىلانلاۋاتىمىز. بىز يەنە ئىستانبۇلدىكى ئاتامان جامباز كۇلۇبىنىڭ مەشقاۋۇلى خالىد ئاتامان بىلەن سۆھبەت ئېلىپ باردۇق. خالىد ئاتامان ئۇيغۇر جامائىتىنىڭ ئۇلارنى قوللاپ قۇۋۋەتلىشى ۋە رىغبەتلەندۈرۈشىدىن ئىنتايىن خۇشال بولغانلىقىنى ئىپادىلىدى.
بەك خوش بولۇپ كەتتىم. بالىلارنىڭمۇ ناھايىتى ئاجايىپ خوش بولۇپ كەتتى. ھەم ئۇستازلارنىڭكى بىزلەرگە ھەم نەسىھەت قىلىشى، ھەم جامائەتلەرنىڭ رەغبەتلەندۈرۈپ بىزنى قوللاپ-قۇۋۋەتلەپ قارشى ئېلىشى، پۈتۈن ئۇستازلارنىڭ ناھايىتى ئاجايىپ قوللاپ-قۇۋۋەتلىكىنى قاراپ يەنە كەلگۈسى خەلقئارالىق چوڭ مۇسابىقىلارغىمۇ يەنە بىزنى يالغۇز تاشلاپ قويمايدىغانلىقىغا ئۆز، ئۆز ئىشەنچى پەيدا بولدى. ئاللا رازى بولسۇن! مەيلى ئۇزاقتىن، مەيلى يېقىندىن بولسۇن قوللاپ-قۇۋۋەتلىگەن پۈتۈن ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمغا ئاللا رازى بولسۇن! كېچىنى كېچە دېمەي، كۈندۈزنى كۈندۈز دېمەي تېخىمۇ بەك تىرىشىپ، خەلقئارالىق چوڭ-چوڭ مۇسابىقىلارغا دۆلەت ئاتلاپ تۇرۇپ قاتنىشىشقا تىرىشىمىز ئاللا خالىسا.
تۈركىيەنىڭ ئانتالىيە شەھىرىدە يىگىرمە ئىككىنچى ئۆكتەبىر يەكشەنبە كۈنى ئۆتكۈزۈلگەن قورقۇنچلۇق جەڭ كېچىسى نامىدىكى تايلاندچە جامبازلىق مۇسابىقىسىگە ئىستانبۇلدىكى ئۇيغۇر ماھىرلىرىدىن خالىد ئاتامان ئەمرۇللا ئەخمەت سەمەت تەۋەككۈل ۋە مۇھەممەد سالىھ قاتارلىق بەش نەپەر ياش قاتنىشىپ رەقىبلىرىنى يۇقىرى نومۇر بىلەن يېڭىپ ئۇتۇق قازانغانىدى

مەدەنىيىتىنى ساقلاپ قېلىشقا تىرىشماقتا جەنۇبىي قازاقىستاننىڭ چىمكەنت شەھىرىدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلار يېقىندا مەخسۇس ئۇيغۇر مەدەنىيەت پائالىيەتلىرى ئۆتكۈزگەن تۆۋەندە قازاقىستاندا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئويغان بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ قازاقىستاندىكى ئۇيغۇرلار ئاساسىي جەھەتتىن ئالمۇتا شەھىرى ۋە ئالمۇتا ۋىلايىتىنىڭ پانفىلوف ئۇيغۇر ئەمگەكچىقازاق تالغار شۇنداقلا ئىلى خەشكىلەڭ ناھىيەلىرىدە ئولتۇراقلاشقان بۇنىڭدىن تاشقىرى ئۇيغۇرلار ئەلنىڭ جەنۇبىي رايونلىرىدىكى تاراز، چىمكەنت شەھەرلىرى ۋە ناھىيەلىرىدىمۇ ياشايدۇ. بۇ جايلاردىكى ئۇيغۇرلار ئانا تىلدا مەكتەپ ۋە سىنىپلار بولمىسىمۇ، ئۆزلىرىنىڭ مىللىي كىملىكىنى مەدەنىيەت، سەنئەت ئارقىلىق ساقلاپ كەلمەكتە. جەنۇبىي قازاقىستاننىڭ چىمكەنت شەھىرىدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلار يېقىندا ئۇيغۇر تىلى، مەدەنىيىتى ۋە ئۆرپ-ئادەتلىرى دەپ ئاتالغان مەدەنىيەت كۈنلىرى مۇراسىمىنى ئۆتكۈزدى. ئۇنىڭغا جەنۇبىي قازاقىستاندىكى باشقىمۇ مىللەت ۋەكىللىرىنىڭ جەمئىيەتلىك بىرلەشمىلىرى، ئۆزبەكىستاندىن، ئالمۇتا شەھىرىدىن كەلگەن مېھمانلار قاتناشتى. بىز چىمكەنت شەھەرلىك ئۇيغۇر مەدەنىيەت مەركىزى باشقارمىسىنىڭ ئەزاسى ئابدۇغاپپار ھاجىيېف ئەپەندى بىلەن ئالاقىلەشتۇق. ئۇ جەنۇبىي قازاقىستان، جۈملىدىن چىمكەنت شەھىرىدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆز ئالدىغا مەدەنىيەت مەركەزلىرىنى قۇرۇپ، تىلىنى، ئۆرپ-ئادەتلىرىنى ساقلاشقا تىرىشىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ مۇنداق دېدى.
بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان ئىككىنچى يىلى چىمكەنت شەھىرىدە ئابدۇللايېف يارمامەت ۋە يىگىت بېشىمىز سېتىۋالدى سەلىموف ۋە باشقا چوڭ ئاكىلىرىمىز تامانىدىن چىمكەنت شەھەرلىك ئۇيغۇر مەدەنىي مەركەزى قۇرۇلدى ۋە بىر نەچچە ئىشلار قىلىندى. ئۇيغۇر ئۇرۇپ-ئادەتلىرىمىز، سەنئىتىمىز، ناخشا ئۇسسۇللىرىمىزنى باشقا مىللەتلەرگە كۆرسىتە باشلىدۇق. چوڭ ئاكىلىرىمىز، ئۇيغۇر مەدەنىي مەركەزىمىز تامانىدا ياشلارغا بىرلىكنى، دوستلۇقنى ۋە باشقا مىللەتلەر بىلەن دوست بولۇپ ياشاشلىق ۋە قازاقىستان مىللەتلىرى بىللە تەڭ ھوقۇقلى بولۇپ ياشاشنى ئۆگەتتى. مانا مۇشۇ كۈنگىچە داۋام ئەتتۈرۈپ كېلىۋاتىدۇ. ئابدۇللايېف يارمامەت ئاكىمىزدىن كېيىن ئۇيغۇر مەدەنىي مەركەزنى يىگىت بېشىمىز سېتىۋالدى سەلىموف رەئىسلىك قىلدى ۋە ئۇنىڭ ياردەمچىسى بولۇپ قۇربانوف ئەنۋەر سايلاندى. قۇربانوف ئەنۋەر ئۆزىنىڭ رەھبەرلىكى بىلەن مەدەنىيىتىمىزنى ۋە ئۇيغۇر سەنئىتىمىزنى تەرەققىي ئەتكۈزدى. ياش قىزلاردىن غۇنچە ئانسامبىلى تۈزۈپ، ئۇسسۇل ناخشىلىرىنى پۈتۈن ئالەمگە كۆرسەتىشنى باشلىدى. شۇنىڭدېك ياش قىزلىرىمىز ئۆزىنىڭ ئۇسسۇل ناخشىلىرى بىلەن بىر نەچچە كۆرۈكلەردە قاتنىشىپ، ياخشى ئورۇنلار ئالدى.
ئابدۇغاپپار ھاجىيېۋ ئەپەندى يەنە مۇنداق دېدى.
ۋاقىت ئۆتۈپ ياشلارغا ئورۇن بېرىلدى، بىر نەچچە رەئىسلەر ئۆزگەردى. شۇنىڭدەك مامېدوف ھامىت، باھادىر سەلىموف، تېمىروۋا گۈزەل مانا بىر نەچچە يىل بولدى رەئىسلىكنى ئىسكەندەروف دىنمۇھەممەت ۋە جىگىتبېشى ئىسكەندەروف يارمامەت باشقۇرۇپ كېلىۋاتىدۇ. چوڭلىرىمىزنى كۆرسەتكەن يوللىرىنى داۋام ئەتتۈرۈپ كېلىۋاتىدۇ. يېقىندا يىگىرمە ئىككىنچى ئۆكتەبىر ئايىدا ئۆتكەن ئۇيغۇر تىلى، مەدەنىيەت، ئۆرپ-ئادەتلىرى كۈنىنى ئۆتكەزدى. ئۆزبېكىستاندىن كەلگەن ياش ئۇسسۇلچى قىزلار، تۈركىستان ئوبلاستىدىن كەلگەن مېھمانلار، چىمكەنت شەھىرىدىكى بىر نەچچە مىللەتلەر رەئىسىدىن كەلگەن مېھمانلىرىمىز، ئالمىتىدىن كەلگەن مېھمانلىرىمىز قاتناشتى. كېچەمىز ياخشى ئۆتتى. بىرلىكىمىز، دوستلىقىمىز دائىم ئايرىلمىسۇن. كېيىنكى ۋاقىتلاردا ئوتتۇرا ئاسىيادىكى، بولۇپمۇ قازاقىستان، قىرغىزىستان ۋە ئۆزبېكىستاندا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزئارا مەدەنىي ئالاقىلىرى خېلى قويۇقلاشماقتا. چىمكەنت شەھىرىدە ئۆتكەن ئۇيغۇر مەدەنىيەت كۈنلىرىگە چىمكەنت شەھەرلىك ئۇيغۇر مەدەنىيەت مەركىزىنىڭ تەكلىپى بىلەن قازاقىستان ئۇيغۇرلىرىنىڭ جۇمھۇرىيەتلىك بىرلەشمىسىنىڭ رەئىسى، ئىقتىساد پەنلىرىنىڭ دوكتورى، پروفېسسور ھاكىمجان ئاروپوف باشلىق ۋەكىللەرمۇ ئىشتىراك قىلغان. ئەنە شۇ بىرلەشمە رەئىسىنىڭ بىرىنچى ئورۇنباسارى، ئادۋوكات رۇستەم گايېف ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى. چىمكەنت شەھەرلىك ئۇيغۇرلار بىرلەشمىسى چوڭ تارىخقا ئىگە. بۇنىڭ ئاساسىنى قۇرغۇچىسى يارمەمەت ئاكا ئىسكەندەروف بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. يارمەمەت ئاكا ئىسكەندەروف ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيىتىنى، ئۆرپ-ئادىتىنى كۆتۈرۈشتە چوڭ ھەسسىلەرنى قوشقان. بۇ ئاكىمىز بىزنىڭ ئالمۇت شەھەرلىك ئۇيغۇرلار جىگىت باشلىرى، شەخسەن دوقۇن ئاكا راجىيېف رېسپۇبلىكا ئۇيغۇرلارنىڭ چوڭ جىگىت بېشلىرى بىلەن ئوتتۇز يىل مابەينىدە قويۇق ئارىلىشىپ كېيىۋاتىدۇ. ئۆز ۋاقتىدا بۇ ئاكىمىز دىدار غېنىيمەت دەپ مەشرەپلەرنى ئۆتكۈزگەن، ئۇيغۇرلارنىڭ پائالىيىتىگە ئاكتىپ قاتناشقان كىشىلەرنىڭ بىرى. بۇ مەرىسىم ۋاقتىدا چىمكەنت شەھەرلىك قوغاملىق كېلىشىمنىڭ رەھبەرلىرى، شۇ چىمكەنت شەھەرىدە ياشاۋاتقان كورېيس، تاجىك، ئەزەربەيجان ۋە باشقا مىللەتلەرنىڭ ئېتنو مەدەنىيەت مەركەزلىرىنىڭ رەئىسلىرى، تۈركىستان ئوبلۇسلۇق ئۇيغۇرلار ئېتنو مەدەنىيەت مەركىزىنىڭ رەئىسى، تاشكەنت شەھەرلىك ئۇيغۇرلار ئېتنو مەدەنىيەت مەركىزىنىڭ ۋەكىللىرى قاتناشتى. بۇ مەرىسىمدە ئۇيغۇرلارنىڭ ساز ئەسۋابلىرى، كىيىم كېچىكى، تائاملىرى، كۆرگەزمىلىرى ئۇيۇشتۇرۇلدى. ئەڭ يۇقىرى مەقسەت چىمكەنت شەھەرلىك ئۇيغۇرلار ئاسسوسىئاتسىيىسى، رېسپۇبلىكىلىق ئۇيغۇرلار بىرلەشمىسى بىلەن ۋە قازاقىستان يىگىت باشلىرى بىلەن قويۇق ئالاقە باغلاشقا، كېيىنكى ۋاقىتتىمۇ مۇشۇنداق قويۇق بىرلىشىپ ئەمگەك قىلىشقا، ئۇيغۇرنىڭ مەدەنىيىتىنى، ئۇرپ ئادىتىنى، تىلىنى ساقلاپ قېلىشتا بىللە ھەرىكەت قىلىشقا كېلىشتى. بىز بولۇپمۇ جەنۇبىي قازاقىستاندا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىي ئىشلىرىنى تەشكىللەشكە ۋە جانلاندۇرۇشقا چوڭ تۆھپە قوشقان تىجارەتچى ۋە جامائەت ئەربابى، ھازىر چىمكەنت شەھىرىنىڭ باش يىگىت بېشى ۋەزىپىسىنى ئاتقۇرۇۋاتقان يارمەمەت ئاكا ئىسكەندەرov بىلەن ئالاقىلەشتۇق. ئۇ مۇنداق دېدى. بىز بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش ئىككىنچى يىلى چىقتۇق غۇلجا قاشتىن. غېنى باتۇرنىڭ نەۋرىلىرى بولىمىز مۇنداق ئېيتقاندا. بىز مۇشۇ چىمكەنت شەھىرىگە كېلىپ چۈشكەن. ئەشەدە ئون بەش يىل قوي باقتۇق. مەكتەپتە ئىنتېرناتتا يېتىپ ئوقۇدۇق. شۇنىمۇ يەتمىش بەشىنچى يىلى چىمكەنتكە كېلىپ پۈتكۈل جۇرتمەن ئارىلىشىپ ھەممە ئىشلارنى قىلدۇق. توقسان ئىككىنچى يىلى ئۇيغۇر مەدەنىيەت سېنتىرى بىرىنچى ئېچىلدى. ئۇ ۋاقىتتا ئابدۇللا يارمۇھەممەت دېگەن كىشى ئىشلىدى. ئۇ ئادەم كەتكەندىن كېيىن خەمىت دېگەن ئىشلىدى. خەمىت كەتكەندىن كېيىن سېتىۋالدى دېگەن ھاجىم ئىشلىدى. ئۇ كەتكەندىن كېيىن ئەنە مېنىڭ ئوغلۇم ئىسكەندەروف دىلمۇھەممەت دېگەن ئىشلەۋاتىدۇ ھازىر. тоқсан тоғызыншы жылы футбол команда тұтқанмын үш жыл төрт жыл олжыға апардым үрімшіге апардым қашқаға апардым атышқа апардым ташкентке автокорларны ойнатқыздым шындап футбол командам батты менің өзбекстанның үрімшінікі қазақстанның әртістерімен ішкі сира художественный фильм шығардым муки сердце деген башқа нұрғын ішларны қылдық қазір балам ішлеп жатыр да ұйғыр мәдениет центрде ئىگىلىشىمىزچە، يارمەمەت ئىسكەندەروفنىڭ ئىسمى ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ئالمۇتىدا نەشر قىلىنغان ئابدۇللام سامساقوفنىڭ ئۇيغۇرلار، ئېنسىكلوپېدىيەلىك ئېنىقلىمىلار كىتابىغا كىرگۈزۈلگەن. ئۇنىڭدا دېيىلىشىچە، يارمەمەت ئىسكەندەروف مىڭ توققۇز يۈز توقسان توققۇزىنچى يىلى يارى پۇتبول كوماندىسىنى تەشكىللەپ، ئۆز خىراجىتىگە كۆپلىگەن پۇتبول مۇسابىقىلىرىنى ئۇيۇشتۇرغان. ئۇ شۇنىڭدەك يارى نامى بىلەن فىلىم ئىشلەپ چىقىش مەركىزى ئېچىپ فىلىم چۈشۈرگەن. بۇ فىلىملارغا قازاقىستان ۋە ئۆزبەكىستاننىڭ داڭلىق ئارتىسلىرى قاتناشقان. بۇ پروگراممىنى ئالمۇتىدىن ئويغان تەييارلىدى. يېقىنقى بىر قانچە يىلدىن بېرى ئۇيغۇر رايونىدا ئۇيغۇر قىز ئاياللىرىنىڭ تاشقى قىياپىتىدىكى كىيىنىش ياسىنىش ئادەتلىرىدە زور ئۆزگىرىشلەر بارلىققا كەلگەن ئوبزورچىلار بۇ خىل ئۆزگىرىشتە خىتايلاشتۇرۇش ئالامەتلىرىنىڭ كۆرۈنەرلىك ئارتقانلىقى ئۇيغۇرلارغا بولغان خاسلىقنىڭ يوقالغانلىقىغا دىققەت قىلماقتا ئوبزورچىلار ئۇيغۇر قىز ئاياللىرىدىكى كىشىنى چۆچۈتكۈدەك بۇ خىل ئۆزگىرىشنىڭ كەينىدە خىتاينىڭ ئۇزۇن مۇددەتلىك پىلانلىق نىشانلىق سىياسىتىنىڭ قارا قولى بار دەپ قارىماقتا تۆۋەندە دىققىتىڭلار ئوبزورچىمىز ئاسىيە ئۇيغۇرنىڭ بۇ ھەقتىكى ئوبزورىدا بولسۇن ئەسكەرتىش ئوبزوردىكى قاراشلار ئاپتورغىلا خاس بولۇپ رادىيومىزغا ۋەكىللىك قىلمايدۇ ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ ئوبرازىغا سۇنۇلغان قارا قول ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن كېيىن ۋەتەندىكى ئۇيغۇرلارغا ئالاقىدار تورلاردا تارقالغان فىلىم ياكى سۈرەتلەردە ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ كىيىنىش ئادەتلىرىدىكى خىتايلىشىشنى ھېس قىلغانلار كۆپ بولۇشى مۇمكىن ئەمما بۇ ھادىسە بۈگۈنگىچە تېخى خەلقئارادا كەڭ كۆلەملىك دىققەت قوزغىغان بىر مەسىلىگە ئايلانغىنى يوق ئېچىنارلىقى شۇكى ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ كىيىنىش ياسىنىش قاتارلىق تاشقى قىياپەتلىرىدىكى خىتايلاشتۇرۇلۇش يېقىنقى يىللاردا ھەقىقەتەن ئادەمنى چۆچۈتكۈدەك دەرىجىدە كۆپ كۆرۈلۈشكە باشلىدى ئۇيغۇر ئاياللىرى ئەزەلدىن قىياپەت گۈزەللىكىگە ئالاھىدە ئەھمىيەت بېرىدىغان بولۇپ كىيىنىش ۋە گىرىم قىلىش ئادەتلىرىدە ئۆز خاسلىقىنى ساقلاپ كەلگەنىدى كۆپىنچە ئەھۋالدا ئۇلارنىڭ سىرتقى قىياپىتىگە قاراپلا ئۇيغۇر ئىكەنلىكىگە ھۆكۈم قىلىشقا بولاتتى ئەمما يېقىنقى مەزگىللەردە ۋەتەندىن تارقالغان بىر قىسىم فىلىم ۋە سۈرەتلەردىن قارىغاندا ئۇيغۇر قىز ئاياللىرىنىڭ ئوبرازىدا خىتايلاشتۇرۇلۇش ئالامەتلىرى خېلى گەۋدىلىك كۆرۈلۈشكە باشلىغان مىسالغا ئالساق يېقىنقى يىللاردا ئۇيغۇر قىز ئاياللىرىنىڭ ئۇزۇن چاچلىرىنىڭ ئورنىنى كالتە چاچ ئۇيغۇرچە ياكى غەربكە مايىل كىيىنىش ئادەتلىرىنىڭ ئورنىنى خىتايچە كىيىنىش ئېلىشقا باشلىغان يىگىرمە تۆتىنچى ئۆكتەبىر فرانسىيە دۇنيا گېزىتىدە ئېلان قىلىنغان بىر ماقالىدە خىتاينىڭ تەكلىپى بىلەن ئۇيغۇر ئېلىنىڭ خوتەن ۋە قەشقەر شەھەرلىرىدە زىيارەتتە بولغان فرانسىيەلىك مۇخبىرنىڭ قەشقەردىكى ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ چاچلىرىنىڭ كىشىنى چۆچۈتكۈدەك دەرىجىدە كالتە كېسىلگەنلىكىنى كۆرۈپ ھەيران بولغانلىقى يېزىلغان گەرچە قانداق كىيىنىش ۋە ياسىنىش كىشىلەرنىڭ شەخسىيىتىگە مەنسۇپ ئىشلار ھېسابلانسىمۇ، لېكىن ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى باشتىن كەچۈرۈۋاتقان بىر مىللەت ئاياللىرىنىڭ ئوبرازىدا كوللېكتىپ ئۆزگىرىش يۈز بېرىشىنى نورمال دەپ قارىغىلى بولمايدۇ، ئەلۋەتتە. شۇنداقكەن، نورمال بولمىغان ئىشلارنىڭ كەينىدە چوقۇم بىر بىنورماللىق بارلىقى ئېنىق. ئۇ ھالدا بۇ بىنورماللىق زادى نېمە؟ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئاتالمىش ئاشقۇنلۇق ۋە تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش باھانىسىدە ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ كىيىنىش ئەركىنلىكىنى توسۇشى يېقىنقى مەزگىللىك ئىش ئەمەس ئەلۋەتتە بولۇپمۇ ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى يۈز بەرگەن بەشىنچى ئىيۇل قىرغىنچىلىقىدىن كېيىن ئۇيغۇرلارنىڭ يۈرۈش تۇرۇش ۋە قىياپەتلىرىگە بولغان تۈرلۈك چەكلىمىلەرنىڭ كۆپلەپ ئوتتۇرىغا چىققىنى بىر رېئاللىق شۇنداق بولۇپلا قالماي خىتاي ئىچىدە ئۇيغۇرلارنى ئاتالمىش ئۈچ خىل كۈچ نامىدا قانداق يوقىتىش مەسىلىسى قىزىق نۇقتىغا ئايلانغان ھەتتا خۇ ئەنگاڭ جاڭ يۈنيەن قاتارلىق خىتاي ئىلىم ئادەملىرىنىڭ ئاتالمىش مىللەتلەر سىياسىتىنى ئىسلاھ قىلىش ھەققىدىكى قاراشلىرىمۇ دەل ئۇيغۇرلار سەۋەبلىك ئوتتۇرىغا چىققان دەرۋەقە ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلدىن كېيىن خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتى سىستېمىلىق پىلانلىق ۋە ئاشكارا ھالدا يۈرگۈزۈلۈش دەۋرىگە كىردى بۇ مەزگىلدە ئەينى ۋاقىتتىكى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ پارتكوم سېكرېتارلىق ۋەزىپىسىنى ئۆتەۋاتقان جاڭ چۈنشەنمۇ ئاتالمىش مۇقىملىقنى ساقلاشنىڭ ئوتتۇز ئىككى خىل تەدبىرى ۋە دىنىي ئەسەبىيلىكنىڭ يىگىرمە ئالتە خىل ئىپادىسى قاتارلىق سىياسەتلىرى ئارقىلىق ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ كىيىنىشىگە چەكلىمە قويۇشنى باشلىدى مەزكۇر تەدبىرلەر ئىجرا قىلىنىشى بىلەن تەڭ ئۇيغۇرلارنىڭ كۈچلۈك نارازىلىقىنى قوزغىدى ۋە بۇ سەۋەبلىك خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن خالىغانچە تۇتقۇن قىلىنىش ئۆلتۈرۈلۈشىگە سەۋەب بولدى نيۇ يورك ۋاقىت گېزىتىنىڭ ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى ئاۋغۇستتا ئېلان قىلغان بىر ماقالىسىدە دەل بۇ ھەقتە بىر ۋەقەلىك بېرىلگەن يەنى مەزكۇر ماقالىدە شۇ يىلى مايدا جەنۇبىي ئۇيغۇر ئېلىدا مەلۇم بىر مەكتەپ مۇدىرىنىڭ يەرلىك ھۆكۈمەتكە ياردەملىشىپ ياغلىق چەككەن ئۇيغۇر قىزلىرىنى تۇتقۇن قىلىشىپ بەرگەنلىكى ئۈچۈن يەرلىك ئۇيغۇرلاردىن قاتتىق تاياق يېگەنلىكى بۇ ئىشقا خىتاي ساقچى دائىرىلىرى ئارىلىشىپ غەزەپلەنگەن ئۇيغۇرلارغا ئوق چىقارغانلىقى ۋە تۆت كىشىنىڭ ئۆلۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغانلىقى يېزىلغان شۇ يىلى ئىيۇلدا يۈز بەرگەن يەنە بىر ۋەقەدە خىتاي ھۆكۈمەت خادىملىرى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆيلىرىگە كىرىپ تەكشۈرۈش ئېلىپ بارغاندا بىر ئايالنىڭ چۈمبىلىنى مەجبۇرىي ئېلىۋەتكەنلىكى سەۋەبىدىن ئۇيغۇرلارنىڭ قاتتىق قارشىلىقىغا ئۇچرىغانلىقى ۋەقەدە تۆت نەپەر ئۇيغۇر ئەرنىڭ ئېتىپ ئۆلتۈرۈلگەنلىكى يېزىلغان يەنى يۇقىرىدا يۈز بەرگەن ھەر ئىككى ۋەقە ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ كىيىنىشى سەۋەبلىك كېلىپ چىققان شۇنىسى ئېنىقكى، ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ كىيىم كېچىكى ۋە يۈرۈش تۇرۇشىغا چەكلىمە قويۇش ۋە ئۆزگەرتىش سىياسىتى ئىككى مىڭ ئونىنچى يىللاردىلا باشلىنىپ بولغان. ئەمما ئىشلار ئۇيغۇر ئاياللىرىنى ئۇزۇن كۆينەك كىيىش، ياغلىق چىگىش، چۈمبەل تارتىشتىن توسۇش بىلەنلا توختاپ قالغان ئەمەس. ئەكسىچە، ئىككى مىڭ ئون بىرىنچى يىلى ئاتالمىش گۈزەللىك قۇرۇلۇشى نامىدا مەخسۇس ئۇيغۇر ئاياللىرىغا قارىتىلغان ئاسسىمىلياستسىيە ۋە يوقىتىش سىياسىتى باشلانغان. مەزكۇر سىياسەت پەقەت ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ كىيىنىشى ياكى تاشقى قىياپىتىنى ئۆزگەرتىش بىلەنلا چەكلەنگەن بولماستىن، بەلكى ئۇيغۇر قىز ئاياللىرىنىڭ خىتاي ئۆلكىلىرىگە قۇل ئىشچىلىققا يۆتكىلىشى، خىتاي ئەرلىرى بىلەن تويلىشىشقا مەجبۇرلىنىشى، خىتاي ئۆلكىلىرىدە يەرلىشىشى قاتارلىق تۈرلۈك ساھەلەرگە كېڭەيگەن. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى خىتاينىڭ سىنا تورىدا خوتەن ۋىلايىتىنىڭ قاراقاش ناھىيەلىك ئاياللار بىرلەشمىسى تەرىپىدىن ئېچىلغان ئۇيغۇر قىز ئاياللىرىنىڭ كىيىنىش يۈرۈش تۇرۇشىنى ئۆلچەملەشتۈرۈش يىغىنى ھەققىدە خەۋەر بېرىلگەن يەنى خىتاي بۇ يەردە ئاتالمىش گۈزەللىك قۇرۇلۇشى ئارقىلىق ئۇيغۇر قىز ئاياللىرىنىڭ مىللىي خاسلىقىنى يوق قىلىشنى نىشان قىلغانلىقىنى ھېچ يوشۇرمىغان دەرۋەقە ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ كىيىنىشى ۋە ياسىنىشىمۇ بۇنىڭدىن ئاز دېگەندە ئون يىل بۇرۇنلا خىتاينىڭ ئاتالمىش ئۈچ خىل كۈچلەرنى يوقىتىش كاتېگورىيىسىدىن ئورۇن ئالغان ئەگەر ئېسىمىزدە بولسا بىر قانچە يىل بۇرۇن ئاشكارىلانغان قاراقاش ھۆججەتلىرىدە نەچچە مىڭلىغان ئۇيغۇرلارنىڭ ئاتالمىش دىنىي ئەسەبىيلىككە باغلىنىپ تۇتقۇن قىلىنغانلىقىغا شاھىت بولغان ئىدۇق بىزگە ئاشكارىلانغان نەنكەي دوكلاتى ئارقىلىق خىتاي ئۆلكىسىگە بېرىپ ئىشلەشكە مەجبۇرلانغان ئۇيغۇر قىزلىرى ۋە بۇ مەجبۇرلاشنىڭ كەينىدە ئۇيغۇرلارنى خىتاي ئۆلكىلىرىگە قۇمدەك چېچىۋېتىش ئارقىلىق ئاسسىمىلياسىيە قىلىش نىشان قىلىنغانلىقىدىن خەۋەردار بولدۇق شۇنىڭدىن كېيىن ئاشكارىلانغان چوڭ تىپتىكى خىتاي مەخپىي ھۆججەتلىرى بولغان شىنجاڭ ساقچى ئارخىپلىرىدا بولسا يەتتە ياشتىن يەتمىش ياشقىچە بولغان ئۇيغۇر تۇتقۇنلار ئىچىدە ئاياللارنىڭمۇ زور سالماقنى ئىگىلەيدىغانلىقىنى كۆردۇق بۇنىڭغا قوشۇلۇپ ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ مەجبۇرىي تۇغۇت چەكلەش ئوپېراتسىيىسى قىلدۇرۇلغانلىقى ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ چاچلىرى خىتاينىڭ يالغان چاچ ياساش ساھەسىنى خام ئەشيا بىلەن تەمىنلىگەنلىكى شۇنداقلا ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ چاچلىرىدىن ياسالغان يالغان چاچلارنىڭ چەت ئەللەرگىچە ئېكسپورت قىلىنغانلىقىنىمۇ كۆردۇق بۇ ۋەقەلەردە قانچىلىك ئۇيغۇر ئايال كىيىنىش يۈرۈش تۇرۇشلىرى سەۋەبلىك جىنايەتچىگە ئايلانمىدى دېيەلەيمىز دېمەك خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تۈرلۈك سىياسىي تەقىپلىرى ئۇيغۇر قىز ئاياللىرىنى قارشىلىق كۆرسىتىش ھوقۇقىدىن پۈتۈنلەي مەھرۇم قىلىپ خىتاينىڭ بارلىق تەلەپلىرىگە شەرتسىز ماقۇل بولىدىغان رايىش قۇللارغا ئايلاندۇرغان بۇ ۋەجىدىن ئۇيغۇر قىز ئاياللىرى ئۈچۈن بۈگۈن پەقەت خىتايلىشىشنى قوبۇل قىلىشلا ھايات قېلىشنىڭ بىردىنبىر يولىغا ئايلىنىپ قالغان يەنى ئوبزورىمىزنىڭ بېشىدا فرانسىيە دۇنيا گېزىتىنىڭ مۇخبىرى قەشقەر ۋە خوتەندە نۇرغۇن ئۇيغۇر قىز ئاياللىرىنىڭ چاچلىرىنىڭ كالتە كېسىۋېتىلگەنلىكىنى كۆرۈشى بىر تاسادىپىيلىق ئەمەس دېمەك يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇر ئېلىدىن تارقالغان سىن ياكى سۈرەتلەردە ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ تاشقى قىياپەتلىرىدە